ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນຄຳເຫຼົ່ານີ້ໃນວັນພຸດ ເດືອນມິຖຸນາ 21 2000 ກັບ 23 ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງທີ່ມີເຫດການຄວາມປອດໄພຂອງປະເພດຕ່າງໆ ທັງໃນລັດອິດສະຣາແອນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໃນໂ ລກ ເມື່ອຄົນຖືກໂຈມຕີໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ມີສອງຄຳຕອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໜຶ່ງແມ່ນແນ່ນອນທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ໂຈມຕີ ແລະ ທີ່ສອງແມ່ນການແລ່ນໜີ ເລື້ອຍທັງສອງປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີດັກການຕາຍຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບຄົນພິການຈຳນວນຫຼາຍ ຄວາມພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນພິການຖືປືນເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ສາມາດໃຊ້ໃນສະຖານ ະການດັ່ງກ່າວໄດ້ ຜູ້ທຸກຍາກ ຫຼື ຄົນດີ ຄວນຄິດກ່ຽວກັບການກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ຄົນພິການຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃດ ນັກຂຽນແມ່ນ Asaf Benyamini ຊາວເມືອງ Kiryat Menachem in Jerusalem Israel